ທີ່ນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງສູ່ມື້ຈາກກຸງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ມື້ນີ້ແມ່ນວັນພະຫັດ ວັນທີ 15 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2024 ຢູ່ ສປປ ລາວ ຂ້າພະເຈົ້າ ພອນ ພູມີທອນ ເປັນຜູ້ປະກາດ ແລະ ກຳ ກັບການອອກອາກາດຂອງລາຍການໃນພາກນີ້ ລຳດັບຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວປະຈຳວັນ ຈັດມາສະເໜີທ່ານໂດຍ ສຸພັດຕາ ແລະ ອຸ່ນແກ້ວ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາຈະນຳມາສ ະເໜີທ່ານມີຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້ ຄົນລາວເຂົ້າເຖິງໂຊຊຽວມີເດຍໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ບໍ່ມີເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານຫຼາຍສິບຄົນເຮັດວຽກຢູ່ໃນສວນຖົ່ວເຫຼືອງຂອງຈີນ ຢູ່ເມືອງຮຸນ ຕໍ່ໄປເປັນລາຍລະ ອຽດຂອງຂ່າວ
ປັດຈຸບັນ ຊາວລາວໃນຫຼາຍເມືອງ ແລະ ຫຼາຍແຂວງຂອງປະເທດລາວ ມີຊ່ອງທາງໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າພັດບໍ່ມີເສລີພາບໃນການສະແດງ ຄວາມເຫັນຕໍ່ປະເດັນດ້ານການເມືອງ ແລະ ສັງຄົມຄືເກົ່າ ແລະ ຜູ້ທີ່ສືບຕໍ່ວິພາກວິຈານການບໍລິຫານປະເທດຂອງລັດຖະບານ ຈະຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຕັກເຕືອນ ຫຼື ເອີ້ນໄປຫ້ອງການເພື່ອສຶກສາອົບຮົມ ດັ່ງຊາວນ ະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ອະດີດລັດຖະກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານກົດໝາຍທ່ານໜຶ່ງ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 14 ກຸມພາ 2024 ນີ້ວ່າ ເວົ້າ ເວົ້າໜັກຫຼາຍກະບໍ່ໄດ້ ເວົ້າແບບທຳມະດາ ແບບຜິວເຜີນໄປຫຼາຍໆຢູ່ ຫັ້ນນະ ກະຄືຍັງ ບາງສ່ວນກະບໍ່ມີ ບາງສ່ວນກະ ແຕ່ວ່າຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງຫັ້ນນະ ມັນຈະມີຄົນມາເຕືອນເຮົາວ່າ ເບິ່ງເດີ້ ຢ່າ ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຫຼາຍຢູ່ໃນອັນສື່ໂຊຊຽວອອນລາຍຫັ້ນນະ ຢ່າງໃດຫັ້ນນະ ມັນຈະມີຄົນມາເຕືອນເຮົາແບບນີ້ຫັ້ນນະ ເປັນ ເປັນນາຍບ້ານແລ້ວກະເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດໂດຍກົງໂລດໃດ໋ ເຂົາບໍ່ໃຫ້ຕຳໜິ ເຂົາບໍ່ໃຫ້ເຈົ້າເວົ້າຫັ້ນນະ ເຮັດຫຍັງກະຢ່າຫັ້ນນະ ທັງໆທີ່ສິ່ງທີ່ເຂົາເຮັດໄປມັນບໍ່ຖື ກ ແຕ່ວ່າເຮົາເວົ້າໄປແລ້ວແຫຼະ ມັນມີຜົນກະທົບຕໍ່ເຮົາຫຼາຍໃດ໋ ນັບແຕ່ເກີດເຫດເຂື່ອນເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກໃນໄລຍະປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ເຮັດໃຫ້ມີຊາວລາວຈຳນວນຫຼາຍພາກັນເຮັດຄລິບ ແລະ ແຊວິດີໂອວິ ພາກວິຈານການເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ ແຕ່ຫຼັງຈາກເຫດການນີ້ພັດບໍ່ທັນມີຜູ້ໃດເຮັດຄລິບ ແລະ ແຊວິດີໂອກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການບໍລິຫານປະເທດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການເຮັດວຽກ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດອີກ ຍ້ອນບໍ່ຢາກຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມໂຕ ດັ່ງຊາວລາວທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍຢູ່ແຂວງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດລາວທ່ານໜຶ່ງ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເ ຊຍເສຣີໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ

ແຕ່ງເພງຜິດກົດໝາຍ ອີ່ຫຍັງນັ້ນນະ ໃສ່ເນື້ອຫາທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບເພງເກົ່າໆ ເພງເດີມໆ ທີ່ຜ່ານມາ ຊາວລາວທີ່ອາໄສຢູ່ທັງພາຍໃນເຂດນອກ ແລະ ເຂດໂຕເມືອງ ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ເຖົ້າ ໃນເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຕ່າງໆ ນິຍົມຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານຊ່ອງທາງອອນລາຍ ໂດຍສະເພາະ Facebook ແຕ່ຜູ້ທີ່ເຮັດເພຈເພື່ອເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານທາງ Facebook ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ຕ້ອງເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານພາຍໃຕ້ເ ງື່ອນໄຂຕາມທີ່ທາງການກຳນົດ ດັ່ງຊາວລາວທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍຜູ້ດຽວກັນນີ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ທີແລກເລົາກໍຂຽນໃບສະເໜີ ຫຼືວ່າຟອມທີ່ເຂົາປະກອບມາໃຫ້ເນາ ະ ກໍປະກອບເຂົ້າໄປ ແລ້ວກໍເຂົາຈະໄປພິຈາລະນາປະມານ 3 ວັນ 3 ວັນແລ້ວເຂົາກໍຕີບອກມາວ່າໂອເຄຜ່ານ ຖ້າຜ່ານແລ້ວກໍເຂົາກໍອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ເລີຍ ເງິນປະມານ ເປັນກີບກໍ 1 ລ້ານກີບ ຖ້າວ່າອັນໃດ ທີ່ມັນ ແຕະຕ້ອງເຖິງເຂົາແລ້ວ ເຂົາກໍອາດຈະເຕືອນມາ ໃຊ້ກໍຫຼາຍປີແລ້ວ ແຕ່ວ່າຄົນເຂົາໄມ່ ໄມ່ ໄມ່ກະຊັບ ໄມ່ຫຍັງນັ້ນນະ ເຂົາກໍບໍ່ຄ່ອຍໄປລົງ ສຳລັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ລົງສື່ສັງຄົມອອນລາຍທັງໝົ ດ ແມ່ນເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແທ້ໆ ບໍ່ມີການວິເຄາະ ຍ້ອນການວິພາກວິຈານການບໍລິຫານປະເທດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ ແມ່ນເປັນປະເດັນອ່ອນໄຫວ ແລະ ບໍ່ມີຜູ້ໃດກ້າເຮັດ ດັ່ ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສູ່ສາທາລະນະນາງໜຶ່ງກ່າວວ່າ
ນາ ໜ້າຈະມີແບບບົດຂ່າວກ່ຽວກັບບົດສຳພາດອີ່ຫຍັງຈະມີຢູ່ ຂ່າວສ່ວນຫຼາຍເນາະ ທີ່ວ່າອອກມາຈະອີງຕາມເນື້ອຫາຂ່າວຫຼາຍກວ່າ ອ່າ ການວິເຄາະຂ່າວນີ້ຮູ້ສຶກວ່າໜ້ອຍ ບໍ່ມີໃຜກ້າຈະວິເຄາະແມ່ນບໍ ມັນ ເພ າະວ່ານັກວິເຄາະຢູ່ ຢູ່ ຢູ່ລາວຈະບໍ່ ບໍ່ປານໃດ ຄືສົມມຸດເວລາເຮົາໄປຂ່າວຢູ່ສະຖານທູດຕ່າງໆ ເຮົາບໍ່ສາມາດທີ່ຈະ ຂຽນກ່ອນ ກ່ອນເພິ່ນອະນຸມັດໄດ້ເດ ເພິ່ນຈະຕ້ອງເອົາບົດຊີ້ແຈງໃຫ້ເຮົາກ່ອນ ແລ້ວເຮົາກໍ ຈຶ່ງຈະມາຮຽບຮຽງມາຂຽນຄືນ ໂຕໃດສາມາດ adjust ໄດ້ກະ adjust ເຂົ້າໄປ ຖ້າສົມມຸດວ່າເຮົາຈະແກ້ໄຂໜ້ອຍໜຶ່ງ ເຮົາກໍຕ້ອງສົ່ງຄືນໃຫ້ກັບຜູ້ເຈົ້າຂອງແຫຼ່ງຂ່າວຫັ້ນອີກວ່າ ໂຕນີ້ຈະອອກແລ້ວ ໂຕນີ້ໂອເຄບໍ
ຂະນະດຽວກັນ ຖ້າຫາກສື່ມວນຊົນ ຫຼື ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫຼື ສະແດງຄວາມເຫັນທີ່ເປັນການວິພາກວິຈານ ຫຼື ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ທາງແອັດມິນຜູ້ດູແລເພຈ ກໍຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ລຶບເນື້ອຫາດັ່ງ ກ່າວນີ້ຖິ້ມໄປ ຍ້ອນໜ່ວຍງານທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານໃນປະເທດລາວເກືອບທັງໝົດ ແມ່ນຖືກຄວບຄຸມໂດຍລັດ ດັ່ງແອັດມິນເພຈ Facebook ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ໃນການເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານນາງໜຶ່ງກ່າວວ່າ ອັນຂໍ້ມູນມັນຈະແມ່ນແບບເຮົາຈະແບບເອົາ ເອົາຂໍ້ມູນ ຈະເອົານັກຂ່າວເຮົາລົງໄປເອົາຕົວຈິງເນາະ ແລ້ວເວລາເອົາມາເຮັດຂ່າວ ເຮົາກໍຈະມາລຽບລຽງມາກວດໃຫ້ພາກລັດ ເຂົາຈະເອີ້ນວ່າພາກລັດຈ ະກວດໃຫ້ເຮົາ ແລ້ວເຮົາຈຶ່ງສາມາດອອກສື່ໄດ້ ໜຶ່ງແມ່ນເຮົາບໍ່ສາມາດອອກຂ່າວທີ່ມັນບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງໄດ້ເນາະ 2 ເຮົາກໍບໍ່ສາມາດອອກຂ່າວແຮງໆທີ່ມັນຕໍ່ຕ້ານກັບລັດຖະບານໄດ້ ເພາະວ່າເຮົາເປັນຂອ ງລັດເດ ນາງກ່າວຕື່ມວ່າ ສຳລັບສື່ທີ່ນຳສະເໜີຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນປະເທດລາວ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ກຸ່ມຫຼັກຄື 1 ສື່ຂອງລັດ ສຳລັບເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ເປັນທາງການ ສ່ວນໜຶ່ງດຳເນີນການໂດຍເ ຈົ້າໜ້າທີ່ຝ່າຍສື່ສານຂອງໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ອີກສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນລັດຖະບານຈ້າງໃຫ້ເອກະຊົນເຂົ້າມາດຳເນີນການ 2 ສື່ຂອງເອກະຊົນ ສຳລັບເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າ ຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍ າດຈາກທາງການ ແລະ 3 ສື່ຂອງບຸກຄົນທົ່ວໄປ ເປັນຕົ້ນ ເພຈທາງເຟສບຸກ ຕ້ອງຂຶ້ນທະບຽນກັບທາງການ ທັງນີ້ ກ່ອນທີ່ສື່ທັງ 3 ປະເພດ ຈະເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ ຈະຕ້ອງຜ່ານການກ ວດສອບເນື້ອຫາກ່ອນ ນອກຈາກພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຈະບໍ່ສາມາດສະແດງຄວາມເຫັນ ວິພາກວິຈານປະເດັນຕ່າງໆ ຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍແບບເສລີພາບໄດ້ແລ້ວ

ໃນປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ຊີ້ແຈງຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 9 ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່ າ ທາງການລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຕິດຕາມກວດກາຜູ້ໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ທີ່ເຜີຍແຜ່ຂ່າວທີ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ ເພື່ອນຳໂຕມາສຶກສາອົບຮົມ ສ່ວນຜູ້ໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ສ້າງຂ່ າວປັ່ນປ່ວນລັດຖະບານລາວນັ້ນ ແມ່ນຕິດຕາມໂຕໄດ້ຍາກ ແຕ່ກໍໄດ້ມີການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂແລ້ວ ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງອົງການ Freedom House ປະຈຳປີ 2023 ໄດ້ຈັດອັ ນດັບເສລີພາບຂອງປະເທດລາວ ໃຫ້ຢູ່ໃນສະຖານະບໍ່ມີເສລີພາບ ເນື່ອງຈາກປະເທດລາວປົກຄອງແບບພັກດຽວ ຄືພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ທີ່ຄອບງຳການເມືອງທຸກດ້ານ ແລະ ຈຳກັດເສລີພາບຂອງພົນ ລະເມືອງຢ່າງຮຸນແຮງ ໂດຍທີ່ປະຊາຊົນບໍ່ສາມາດອອກມາຕໍ່ຕ້ານ ຫຼື ພາກປະຊາສັງຄົມອອກມາເຄື່ອນໄຫວແບບເປັນອິດສະຫຼະໄດ້ ອີກທັງການລາຍງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານພາຍໃນປະເທດຍັງຖືກຈຳກັດ ຍ້ອນ ການປາບປາມຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຫັນຕ່າງທາງການເມືອງ ສອດຄ່ອງກັບບົດລາຍງານຂອງອົງການນັກຂ່າວບໍ່ມີພົມແດນ ປະຈຳປີ 2023 ໄດ້ລະບຸວ່າ ປະເທດລາວໃຫ້ສິດທິເສລີພາບສື່ມວນຊົນໜ້ອຍເປັນອັນດັບທີ 160 ຂອ ງໂລກ ຈາກທັງໝົດ 180 ປະເທດ ເນື່ອງຈາກພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດ້ໃຊ້ອຳນາດຄວບຄຸມສື່ມວນຊົນພາຍໃນປະເທດຢ່າງສົມບູນແບບ ອີກທັງຜູ້ໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍໃນລາວຈຳນວນໜຶ່ງ ກໍຖືກປາບປາມຢ່ າງໜັກ ເປັນຕົ້ນ ນາງ ຫ້ວຍເຮືອງ ໄຊຍະບູລີ ຫຼື ໝວຍ ທີ່ຖືກຕັດສິນຈຳຄຸກ 5 ປີ ໃນປີ 2019 ຍ້ອນວິພາກວິຈານເຫດການນ້ຳຖ້ວມທາງພາກໃຕ້ຂອງລາວ ຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ຊາວບ້ານຢູ່ເມືອງຮຸນ ແຂວງອຸດົມໄຊ ກ່າ ວວ່າ ມີທະຫານຈຳນວນຫຼາຍສິບຄົນ ໄປເຮັດວຽກຮັບຈ້າງຢູ່ສວນຖົ່ວເຫຼືອງຂອງຄົນຈີນຫຼາຍແຫ່ງ ໂດຍເຂົາເຈົ້າໄປເຮັດວຽກໃນວັນພັກ ແລະ ກ່ອນເວລາເຂົ້າການ ໃນການໄປເຮັດວຽກເກັບຖົ່ວເຫຼືອງ ເຂົ າເຈົ້າຮັບຈ້າງຄິດໄລ່ເປັນ ກິໂລກຣາມ ຊາວບ້ານເມືອງຮຸນ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີວ່າ ທະຫານເຂົາເຈົ້າກໍໄປຫຼາຍຄືກັນ ແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະໄປແຕ່ເຊົ້າໆເນາະ ຄັນມື້ເຂົ້າການ ລະກໍຮອດ 7 ໂມງລະກໍໜີມາໄປການຫັ້ນນະ ເຂົາເຈົ້າຈະຕື່ນນອນແຕ່ 2 ໂມງ ໄປຕັດແຕ່ເຊົ້າໆຫັ້ນນະ ເຮົາປິດໄດ້ຫຼາຍເຮົາກໍໄດ້ເງິນຫຼາຍ ເຂົາເຈົ້າໄປເປັນກິໂລ ກິໂລລະພັນຫ້າ ສ່ວນວ່າຊາວບ້ານອີກທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ສ ຳລັບທະຫານທີ່ໄປຮັບຈ້າງຢູ່ສວນຖົ່ວເຫຼືອງ ກໍເປັນພຽງຈຳນວນນ້ອຍໜຶ່ງ ຖ້າທຽບໃສ່ຊາວບ້ານຄົນອື່ນໆ ທີ່ມາເປັນກຳມະກອນຮັບຈ້າງຢູ່ສວນຖົ່ວເຫຼືອງຄືກັນ ແລະ ສວນຖົ່ວເຫຼືອງຂອງຄົນຈີນ ກໍມີຫຼາຍບໍລິສັດ ໃນເນື້ອທີ່ຫຼາຍຮ້ອຍເຮັກຕາ ດັ່ງຊາວບ້ານທ່ານນີ້ກ່າວວ່າ ກໍມາຈຳນວນໜ້ອຍຊື່ໆແຫຼະ ທະຫານກໍ ທະຫານນີ້ ເຮົາໄປປິດຂອງເຂົາເຈົ້າເນາະ ເຮົາທັງປິດທັງຕັດ ລະກໍເກັບໃສ່ເປົາໃສ່ກະສອບຫັ້ນນະ ແລ້ວກໍແ ບກມາໃສ່ ມາຫາລົດ ເຂົາເຈົ້າຈະໄລ່ພັນຫ້າກີບ ໝາກຖົ່ວນີ້ມັນຫຼາຍເກີນ ມີຫຼາຍບໍລິສັດ ມີຫຼາຍໆຮ້ອຍເຮັກຕາຊີ້ຊະ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ສວນຖົ່ວເຫຼືອງຄົນຈີນຈະຈ້າງແຕ່ຊາວບ້ານທ້ອງຖິ່ນມາເກັບຖົ່ວເຫຼືອງ ແ ຕ່ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ກໍປາກົດວ່າ ມີທະຫານຫຼາຍຄົນມາເຮັດວຽກຮັບຈ້າງນຳດ້ວຍ ຊາວບ້ານໃກ້ຄຽງອີກທ່ານໜຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ທະຫານນີ້ບໍ່ຮູ້ ສ່ວນຫຼາຍເຂົາເຈົ້າກໍຈ້າງປະຊາຊົນໄປເຮັດຊີ້ນະ ເຫັນ ເຫັນຄົນໄປເ ກັບຫຼາຍ ເຮັດຫຼາຍຢູ່ໃດ ແຕ່ວ່າບ່ອນຫຼັກໆນີ້ເຫັນ ເຫັນສອງບ່ອນເນາະ ຫຼາຍຫັ້ນນະ ມີຢູ່ຈັນໃຕ້ ທະຫານທີ່ໄປຮັບຈ້າງ ສ່ວນຫຼາຍເປັນທະຫານຢູ່ເມືອງຮຸນ ຈະມາເຮັດວຽກໃນວັນເສົາ ແລະ ວັນທິດ ເພື່ອຫາລາຍ ໄດ້ເສີມ ຊາວບ້ານອີກຄົນໜຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ສ່ວນຫຼາຍທະຫານກໍມີແຕ່ ອັນ ເປັນຄອບຄົວແບບວັນເສົາວັນທິດເນາະ ຄົນຢູ່ບ້ານຫຼາຍເນາະ ແລ້ວເພິ່ນບໍ່ເຂົ້າການຈັ່ງນັ້ນ ກໍໄປຫາເລີຍແຫຼະ ສ່ວນຫຼາຍກໍແມ່ນຊາວບ້ ານຫຼາຍກວ່າມັກໄປເກັບເຮັດສວນແລ້ວໃຫ້ເພິ່ນຫັ້ນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເອເຊຍເສຣີໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຫາກອງພົນທີ 3 ເພື່ອຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ຕໍ່ເຫດການດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍບໍ່ທັນ ຮູ້ເທື່ອວ່າເປັນແນວໃດກັນແທ້ ແລະ ກໍບໍ່ທັນໄດ້ເຫັນວິດີໂອຢ່າງຄັກແນ່ ຈຶ່ງຍັງບໍ່ທັນສາມາດໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນໄດ້ເທື່ອ ແຕ່ກໍຈະມີການກວດກາຄືນອີກເທື່ອໜຶ່ງ ໃນຂະນະດຽວກັນ ເອເຊຍເສຣີກໍໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາຫ້ ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເມືອງຮຸນ ເພື່ອສອບຖາມຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າມາລົງທຶນເຮັດສວນຖົ່ວເຫຼືອງ ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍັງບໍ່ສະດວກໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍລະອຽດໄດ້ເທື່ອ ທາງດ້ານອະດີ ດເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການລາວທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ກໍລະນີທີ່ທະຫານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ສວນຖົ່ວເຫຼືອງນັ້ນ ຖ້າເຮັດວຽກໃນເວລານອກໂມງການກໍຖືວ່າບໍ່ຜິດວິໄນ ຍ້ອນສະພາບບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນເ ວລານີ້ ກໍເຮັດໃຫ້ຫຼາຍອາຊີບຕ້ອງສະແຫວງຫາລາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ເຖິງວ່າຈະເປັນພະນັກງານລັດຖະກອນກໍຕາມ ແຕ່ຖ້າໄປເຮັດວຽກເສີມ ໂດຍການໜີໂມງການກໍຖືວ່າຜິດວິໄນ ດັ່ງອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງກາ ນລາວໄດ້ກ່າວວ່າ ໄປວ່າຈ້າງກັນຢູ່ນອກ ມັນກະຂຶ້ນກັບການຕົກລົງລະຫວ່າງສອງກ້ຳສອງຝ່າຍຫັ້ນນະ ຕາມຈັງຫວະເສດຖະກິດຫັ້ນແຫຼະ ໄປຢູ່ບໍ່ໄດ້ ອັນນັ້ນເປັນວຽກສ່ວນຕົວ ກະໄດ້ອົດທົນ ປະເທດເຮົາມັນເ ປັນຈັ່ງຊີ້ ກະມັນໄປທາງໜ້າທາງການ ແປດໂມງເຊົ້າຫາສິບສອງໂມງເພນນີ້ ເຮົາຍັງໄປເຮັດການໃຫ້ເອກະຊົນຢູ່ ຜິດ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຊາວລາວອີກຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ເຫັນພາບວິດີໂອທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານໄ ປຮັບຈ້າງ ລົງເຜີຍແຜ່ທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍໃນວັນທີ 9 ກຸມພາ ກໍມີການວິພາກວິຈານກັນໄປ ໂດຍສະເພາະເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານທີ່ໄປເຮັດວຽກຮັບໃຊ້ນາຍທຶນຈີນ ມັນເປັນການລົດກຽດ ແລະ ສັກສີຂອງທະຫາ ນລາວ ແລະ ອີກຈຳນວນໜຶ່ງກໍເຫັນວ່າ ການທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານຊັ້ນຜູ້ນ້ອຍ ຕ້ອງໄປຮັບຈ້າງຫາວຽກນອກ ກໍຍ້ອນວ່າເງິນເດືອນເຂົາເຈົ້າໜ້ອຍ ແລະ ບໍ່ກຸ້ມກິນ ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຈົບລົງໄປນັ້ນແມ່ນຂ່າວປະຈຳວັ ນທີ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໄດ້ນຳມາສະເໜີທ່ານ
ພະນັກງານລັດຖະກອນຫຼາຍຄົນພາກັນລາອອກຈາກການ ເພື່ອໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຍ້ອນເງິນເດືອນຢູ່ລາວນ້ອຍເກີນໄປ ບໍ່ກຸ້ມກິນ ອາວຣີ ມີລາຍງານ
ພະນັກງານລັດຖະກອນຢູ່ປະເທດລາວພາກັນລາອອກຈາກພາກລັດຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົ້ນ ໄທ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ຍ້ອນເງິນເດືອນພະນັກງານຢູ່ລາວນ້ອຍເກີນໄປ ບໍ່ກຸ້ມກິນ ເຊິ່ງສາ ເຫດໃຫຍ່ກໍເພາະຢູ່ລາວເງິນເຟີ້ ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ ແລະ ລາຄາສິນຄ້າແພງຂຶ້ນທຸກໆມື້ ອີງຕາມຄວາມເວົ້າຂອງພະນັກງານລາວຫຼາຍໆຄົນ ພະນັກງານລັດຜູ້ໜຶ່ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໄດ້ລາອອກຈາກ ການເປັນລັດຖະກອນເມື່ອເດືອນມົກກະຣາ ປີ 2024 ນີ້ ໄດ້ກ່າວກັບວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ເມື່ອຕົ້ນເດືອນກຸມພານີ້ວ່າ ນາງລາອອກຈາກການເປັນລັດຖະກອນ ເພາະເງິນເດືອນຕ່ຳຫຼາຍ ບໍ່ພໍຢູ່ບໍ່ພໍກິນ ຢາກໄປເຮັດວ ຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົ້ນ ເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ຈະໄດ້ເງິນເດືອນສູງກວ່າຢູ່ລາວຫຼາຍເທົ່າ ພະນັກງານຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຜູ້ນີ້ ໃຫ້ເຫດຜົນໃນການລາອອກຈາກການຕື່ມວ່າ
ຍ້ອນເງິນກໍເຟີ້ ແລ້ວກໍມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍຫັ້ນນະ ແລ້ວເງິນເດືອນເຮົາບໍ່ພໍກິນຫັ້ນແຫຼະ ເຮົາຢືມນຳສິນເຊື່ອແດ່ເນາະ ກະບໍ່ໄຫວຫັ້ນນະ ເຮົາກໍເລີຍຕັດສິນໃຈເອົາບຳເນັດຫັ້ນນະ ໄດ້ເງິນເດືອນຫັ້ນກະ ສອງລ້ ານກັບແປດສິບພັນກີບ ນ້ຳມັນທີ່ເອົາລົດໄປໂຮງການແດ່ ກິນຢູ່ແຕ່ລະມື້ແດ່ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນຳລູກ ຄ່ານ້ຳຄ່າໄຟ ຫຍັງແຫຼະເນາະ ເດືອນໜຶ່ງເງິນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກະ ສີ່ລ້ານປາຍພຸ້ນແຫຼະ ຄັນວ່າບໍ່ໄດ້ໄປຕ່າງປະເທດ ກໍ ສິເປັນຫຍິບເຄື່ອງນີ້ສາ ມັນຍັງໄດ້ຫຼາຍ ພະນັກງານລັດຜູ້ນີ້ອະທິບາຍວ່າ ເວລາເຮັດວຽກກັບລັດ ນາງເອງໄດ້ເງິນເດືອນສອງລ້ານປາຍກີບ ເຮັດວຽກມາໄດ້ສິບຫົກປີ ໄດ້ເງິນເດືອນເທົ່ານັ້ນ ຖືວ່າເປັນເງິນ ເດືອນທີ່ໜ້ອຍຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບເສດຖະກິດປັດຈຸບັນ ເຊິ່ງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພາຍໃນຄອບຄົວຂອງນາງ ຢ່າງນ້ອຍສີ່ລ້ານກີບຕໍ່ເດືອນ ຜ່ານມານາງຈຳເປັນຕ້ອງຢືມເງິນມາຊື້ຢູ່ຊື້ກິນ ຈ່າຍຄ່ານ້ຳຄ່າໄ ຟ ຄ່າເທີມລູກຮຽນໜັງສື ແລະ ຄ່າຮັກສາສຸຂະພາບ ຫຼື ໂຮງໝໍ ປັດຈຸບັນນາງເປັນໜີ້ເປັນສິນຫຼາຍແລ້ວ ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈລາອອກຈາກການເປັນລັດຖະກອນ ກັບພາກລັດ ຫຼັງຈາກລາອອກ ນາງກໍໄດ້ສະໝັກໄປເຮັດວຽ ກຢູ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ເຊິ່ງເປັນວຽກຕາມລະດູການ ສາມເດືອນຫາຫ້າເດືອນ ແຕ່ຍັງບໍ່ຖືກເອີ້ນໄປເທື່ອ ປັດຈຸບັນນາງອາໄສມີລາຍໄດ້ຈາກການຫຍິບຜ້າສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ ກໍພໍມີລາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າເງິນເດືອນພາກລັດ ກ່ ອນນາງຈະລາອອກ ຢູ່ຫ້ອງການຂອງນາງກໍມີພະນັກງານລາອອກກ່ອນແລ້ວສອງຄົນ ໃນເວລານາງລາອອກ ໝູ່ທີ່ເຮັດວຽກດຽວກັນກໍລາອອກພ້ອມກັບນາງໜຶ່ງຄົນ ແລະ ຫຼັງຈາກນາງອອກມາແລ້ວ ກໍມີພະນັກ ງານອີກ 3 ຄົນ ວ່າຈະລາອອກໃນໄວໆນີ້ ນອກຈາກນັ້ນ ອະດີດພະນັກງານລັດຜູ້ນີ້ຍັງມີເອື້ອຍຄົນໜຶ່ງ ເຊິ່ງກໍລາອອກຈາກການເປັນພະນັກງານຄູເມື່ອທ້າຍປີກາຍ ແລະ ປັດຈຸບັນໄດ້ໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທແລ້ວ ຜູ້ເປັ ນເອື້ອຍກໍມີເຫດຜົນໃນການລາອອກຄືກັບພະນັກງານຄົນອື່ນໆ ຄືເງິນເດືອນບໍ່ພໍກິນນັ້ນເອງ ຜູ້ເປັນເອື້ອຍຍັງຈະເຮັດວຽກຢູ່ໄທສືບຕໍ່ໄປ ເພາະໄດ້ເງິນເດືອນສູງເຖິງ 12,000 ບາດ ຫຼື ປະມານ 8 ລ້ານກີບ ຫຼາຍກວ່າ ເງິນເດືອນຄູຢູ່ລາວເຖິງ 4 ເທົ່າ ສ່ວນຜູ້ເປັນນ້ອງສາວກໍຄິດວ່າ ໃນເວລາລໍຖ້າໄປເກົາຫຼີໃຕ້ ນາງຈະໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທກ່ອນ ເພາະມີເອື້ອຍ ແລະ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງເຮັດວຽກຢູ່ໄທແລ້ວຫຼາຍຄົນ ເຊັ່ນ ຜູ້ເ ປັນເອື້ອຍກໍເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານອາຫານແຫ່ງໜຶ່ງ ແລະ ຄາດວ່ານາງຈະໄປແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໂດຍບໍ່ຜ່ານນາຍໜ້າ ເພາະມີບ່ອນເຮັດວຽກຮັບຮອງຢູ່ແລ້ວ ແລະ ຖ້າຄິດຮອດຄອບຄົວມື້ໃດ ກໍກັບໄປລາວໄ ດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ ອະດີດພະນັກງານລັດຜູ້ນີ້ກ່າວກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຕື່ມວ່າ
ອອກກ່ອນໜ້າເອື້ອຍນີ້ກໍສອງຄົນເນາະ ລວມເອື້ອຍອອກກັບສອງ ແລະ ຍັງມີສອງສາມຄົນອີກຈະອອກ ຄືເອື້ອຍຂອງເອື້ອຍນະ ເປັນ

ແລ້ວຈະໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດຄືກັນ ຜູ້ເປັນຜົວຢາກໄປເຮັດວຽກຢູ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ເພາະເຫັນວ່າເຮັດວຽກພຽງ 3 ຫາ 5 ເດືອນ ກໍໄດ້ເງິນກັບບ້ານຫຼາຍແລ້ວ ຊາວລາວຫຼາຍຄົນທີ່ໄປເຮັດວຽກຢູ່ເກົາຫຼີໃຕ້ແ ລ້ວກັບມາ ກໍມີເງິນເປັນກ້ອນໃຫຍ່ ຜົວຂອງນາງເປັນຕຳຫຼວດຊັ້ນຜູ້ນ້ອຍ ໄດ້ເງິນເດືອນພຽງແຕ່ 1 ລ້ານ 6 ແສນກີບເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ລະເດືອນກໍບໍ່ພໍກິນ ຕິດລົບທຸກໆເດືອນ ແລະ ຕ້ອງເປັນໜີ້ສິນ ຍ້ອນເງິນເດືອນໜ້ອຍ ເກີນໄປ ແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຊ້ຳພັດສູງ ໂດຍສະເພາະໃນຕອນນີ້ ນາງກໍມີລູກນ້ອຍອາຍຸ 1 ປີປາຍ ເຊິ່ງເດືອນໜຶ່ງລາຍຈ່າຍກໍສູງກວ່າ 4 ລ້ານກີບ ເຖິງວ່າຈະປະຢັດປານໃດກໍຕາມ ສ່ວນນາງເອງກໍເປັນພຽງແຕ່ຄູອ າສາສະໝັກ ເຊິ່ງບໍ່ມີເງິນເດືອນ ແລະ ບໍ່ມີສະຫວັດດີການໃດໆເລີຍ ນາງຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງດີ້ນລົນ ຫາເງິນຊ່ວຍຜົວ ດ້ວຍວິທີຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ ຜົວຂອງນາງກໍຈົ່ມທຸກໆມື້ວ່າ ຈະລາອອກ ຈະອອກການ ຈະອອ ກການ ແລ້ວຈະໄປເຮັດວຽກຢູ່ເກົາຫຼີໃຕ້

ເມຍຕຳຫຼວດຊັ້ນຜູ້ນ້ອຍຜູ້ນີ້ກ່າວອີກວ່າ ເຖິງຈະຄິດຮອດລູກເພາະລູກຍັງນ້ອຍ ຜົວຂອງນາງກໍຢາກໄປເຮັດວຽກຢູ່ເກົາຫຼີໃຕ້ຫຼາຍກວ່າ ເຊິ່ງສາມາດເຮັດວຽກຕາມລະດູການ 3 ຫາ 5 ເດືອນໄດ້ ແລ້ວກໍກັບມາ ມີເງິນເປັນກ້ອນ ແຕ່ຖ້າບໍ່ມີໂອກາດໄປເກົາຫຼີໃຕ້ ກໍຈະໄປໄທ ຖ້າໄປໄທກໍຢາກໄປແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ບໍ່ຢາກໄປສ່ຽງກັບເລື່ອງການໄປແບບຜິດກົດໝາຍ ເມຍຕຳຫຼວດຜູ້ນີ້ເວົ້າອີກວ່າ ນອກຈາກຕຳຫຼ ວດແລ້ວ ທະຫານລາວຊັ້ນຜູ້ນ້ອຍຫຼາຍຄົນ ກໍຢາກລາອອກຈາກວຽກງານເຊັ່ນກັນ ເພາະເງິນເດືອນຕ່ຳຫຼາຍ ຫຼັງຈາກຕັດນັ້ນຕັດນີ້ອອກແລ້ວ ທະຫານຫຼາຍຄົນໄດ້ເງິນເດືອນພຽງແຕ່ແປດແສນກີບ ບາງຄົນອາ ດໄດ້ເຖິງໜຶ່ງລ້ານກີບ ເມຍຕຳຫຼວດຜູ້ນີ້ກ່າວກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຕື່ມວ່າ
ໄດ້ຍິນແວ່ວໆວ່າອອກ ກໍແມ່ນທະຫານຫັ້ນນະເນາະ ບາງຄົນເຂົາເຈົ້າກໍເວົ້າວ່າເງິນເດືອນມັນໜ້ອຍເນາະ ຫຼືແບບບໍ່ກຸ້ມກິນແບບຊີ້ນະ ເງິນເດືອນນີ້ມັນຂຶ້ນຕາມຊັ້ນຂອງແຕ່ລະ ຄົນຫັ້ນເນາະ ບາງຄົນນີ້ກໍໄດ້ເ ງິນເດືອນຢູ່ລະດັບ 8 ແສນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ມາເຂົາເຈົ້າກໍຕັດນັ້ນນີ້ເນາະ ເງິນຢູ່ໜ້ອຍ ທະຫານນ້ອຍນະ ມັນຂຶ້ນຕາມຊັ້ນເດ້ ບາງຄົນກໍລາທີເນາະ
ແມ້ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແຮງງານໃນແຂວງວຽງຈັນທ່ານໜຶ່ງ ກໍເວົ້າໃນທຳນອງດຽວກັນວ່າ ໃນຫ້ອງການຂອງທ່ານ ກໍມີພະນັກງານລາອອກແລ້ວ 3 ຄົນ ເພື່ອໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ພະນັກງານຂະແໜງກ ານສາທາລະນະສຸກ ກໍລາອອກໄປຫຼາຍແລ້ວເຊັ່ນດຽວກັນ ພະນັກງານຄົນໜຶ່ງທີ່ລາອອກແລ້ວເວົ້າວ່າ ເງິນເດືອນຂອງພວກເຂົາໜ້ອຍຫຼາຍ ພຽງແຕ່ 1 ລ້ານ 8 ແສນກີບ ບໍ່ກຸ້ມກິນ ເມື່ອສອງເດືອນກ່ອນ ພະນັກງາ ນຄົນນີ້ຈຳເປັນຕ້ອງຂາຍລົດຈັກ 2 ຄັນ ເພື່ອໄດ້ເງິນມາຊື້ກິນ ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າເສົ້າໃຈ ທີ່ປະເທດລາວມີພະນັກງານລາອອກຫຼາຍເຖິງຂະໜາດນີ້ ປັດຈຸບັນເກືອບວ່າບໍ່ມີໃຜຢາກເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃນປ ະເທດແລ້ວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ແຮງງານທ່ານນີ້ກ່າວອີກວ່າ

ນັ້ນແລ
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຕໍ່ໄປແມ່ນພາກສະຫຼຸບຂ່າວ ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສະເໜີທ່ານໄປແລ້ວນັ້ນມີດັ່ງນີ້ ຄົນລາວເຂົ້າເຖິງ Social Media ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ບໍ່ມີເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານຫຼາຍ 10 ຄົນ ເຮັດວຽກຢູ່ໃນສວນຖົ່ວເຫຼືອງຂອງຈີນ ຢູ່ເມືອງຮຸນ ຈົບສະຫຼຸບຂ່າວ ສະບາຍດີ
ຫາກທ່ານມີໂທລະສັບມືຖື ທ່ານສາມາດຟັງຂ່າວ ອ່ານຂໍ້ມູນລ່າສຸດຈາກວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ ທາງໂທລະສັບ ຫຼື ແທັບເລັດຂອງທ່ານໄດ້ ເຮົາມີແອັບໄວ້ສຳລັບ iPhones, iPads, iPod Touch ພ້ອມທັງໂທລະສັບ ແລະ ແທັບເລັດທີ່ໃຊ້ Android ນອ ກນັ້ນ ທ່ານສາມາດຟັງລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ຈາກ Facebook YouTube ແລະ Twitter ໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ລາຍລະອຽດທຸກຢ່າງມີໄວ້ໃຫ້ທ່ານຢູ່ໜ້າຫຼັກຂອງເວັບໄຊເອເຊຍເສລີ ພະແນກພາສາລາວ ອີກປະການໜຶ່ງ ທ່ານຍັງ ຟັງລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ຈາກໂທລະສັບ ຕັ້ງໂຕະ ໃຫ້ໂທເບີ 857-232-0088 ທ່ານຈະໄດ້ຟັງຂ່າວປະຈຳວັນໃໝ່ໆແຕ່ລະມື້ແບບບໍ່ຊ້ຳເກົ່າ ໂທມື້ໃດໄດ້ຟັງຂ່າວຂອງມື້ນັ້ນ ຂອບໃຈ ເປັນອັນວ່າລາຍການກະຈາຍສຽງສ ຳລັບພາກນີ້ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງພຽງເທົ່ານີ້ ພົບກັບພວກເຮົາ ຄະນະຈັດລາຍການອີກໃໝ່ ຕາມວັນເວລາ ແລະ ສະຖານີແຫ່ງດຽວກັນນີ້ ຕອນເຊົ້າ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 7 ໂມງຫາ 8 ໂມງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຂະ ໜາດຄື້ນສັ້ນ 9,930 ກິໂລເຮີດ ຕອນແລງ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 6 ໂມງຫາ 7 ໂມງ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ 13,685 ກິໂລເຮີດ ຄະນະຈັດລາຍການ ພ້ອມດ້ວຍຂ້າພະເຈົ້າ ພອນ ພູມມີທອນ ຜູ້ປະກາດລາຍການ ແລະ ກຳກັບການອອກອາກ າດ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ຂໍຄວາມສຸກສະຫວັດດີຈົ່ງມີແດ່ທຸກໆທ່ານ ສະບາຍດີ You have been listening to Radio Free Asia